ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ທ້າຍສັບປະດາຂອງເດືອນພຶດສະພາ ມື້ນີ້ເປັນວັນພັກລາຊະການ ເສົາອາທິດຕໍ່ໃສ່ວັນຈັນ ເປັນວັນລະນຶກເຖິງທະຫານຜ່ານເສິກຂອງສະຫະລັດ ເພາະ ສະນັ້ນ ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງທີ່ພົວພັນກັບວັນດັ່ງກ່າວນີ້ມາເຊີນທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້
ສະບາຍດີແຟນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ເນື່ອງໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ ມື້ອື່ນນີ້ ເປັນວັນລະລຶກເຖິງດວງວິນຍານຂອງເຫຼົ່າທະຫານຜູ້ກ້າທີ່ເປັນຮົ້ວປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ໄດ້ເສຍສະລະເພື່ອປົກປ້ອ ງປວງຊົນໃຫ້ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂອງສະຫະລັດ ທາງເຮົາຈຶ່ງຂໍຈັດເພງອາເມຣິກັນ ເພື່ອມອບໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງກັນ ຂໍເລີ່ມດ້ວຍເພງ Some Give All ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍ Billy Ray Cyrus ຊຶ່ງເພງນີ້ມີຄວາມໝາຍດີທີ່ສຸດເພງໜຶ່ງ ເພາ ະວ່າມັນໄດ້ຖ່າຍທອດຄວາມໝາຍທີ່ວ່າ ພວກນັກລົບທັງຫຼາຍນີ້ໃຫ້ໝົດທຸກສິ່ງຢ່າງ ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດວິນຍານ ເພື່ອປົກປ້ອງປະເທດຊາດ

ສ່ວນເພງທີ່ສອງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນເພງທີ່ຖືວ່າພິເສດອີກເພງໜຶ່ງ ກໍຂໍອຸທິດສ່ວນກຸສົນຜົນບຸນ ຄຸນງາມຄວາມດີທັງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ເຫຼົ່າທະຫານນິລະນາມທີ່ໄດ້ເສຍເລືອດເນື້ອ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຢູ່ໃນຄວາມຊົງ ຈຳຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ ເພງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ

ທັງຍິງແລະຊາຍໄປແລ້ວ ວັນນະສອນຈຶ່ງຂໍຈັດເພງຕື່ມໃຫ້ອີກເພງໜຶ່ງ ເປັນຜົນງານເພງຂອງ R. Kelly ທີ່ມີຊື່ວ່າ Soldier's Heart ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານມ່ວນຊື່ນໃນວັນພັກທ້າຍສັບປະດາ Happy Memorial Day ນອນຫຼັບຝັນຫວານ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA